SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook
ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າປ່າດົງພົງໄພໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍສະເພາະບ່ອນຕຶບໆໜາໆ ຊຸ່ມໆເຢັນໆ ອາດຈະເຫັນນົກ Lyrebird ຫຼື Superb Lyrebird ແຕ່ກໍຖາມໄດ້ວ່າ ນົກນັ້ນແມ່ນນົກຫຍັງ ແລະ ເປັນນົກແບບໃດກັນແທ້ ມັນ ເປັນນົກໂຕບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ນ້ອຍປານໃດດອກ ສ່ຳນົກໄກ່ນານີ້ແລ້ວ ທີ່ມີຫາງງາມເປັນພິເສດກວ່ານົກທົ່ວໄປໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄັນບໍ່ວ່າງາມປານຫາງນົກຍູງພຸ້ນ ເພາະມັນມີສີສັນ ລີລາ ແລະ ລວດລາຍງາ ມຫຼາຍແທ້ໆວ່າເຖາະ ສຳລັບອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ນົກດັ່ງກ່າວເປັນນົກອັນສະເພາະສຳລັບລະບົບນິເວດ ຫຼືວ່າແວດລ້ອມ ມັນເປັນ Ecosystem Engineer ອັນໜຶ່ງ ຄືນັກວິຊາການສະເພາະໃນດ້ານລະບົບນິເວດວ່າໄປ ການຄົ້ນຄ ວ້າໃໝ່ໆອັນໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສະເໜີວ່າ ນົກ Lyrebird ປີ້ນດິນຫຼາຍກວ່າສັດທົ່ວໄປໃດໆໃນໂລກນີ້ ການກະທຳຂອງນົກດັ່ງກ່າວຊົດຊ່ວຍສ້າງໂອກາດຕ່ າງໆໃຫ້ແກ່ສັດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນປ່າດົງພົງໄພໃນພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນົກ Lyrebird ກໍເປັນນົກທີ່ໂດ່ງດັງສຳລັບສຽງສຳນຽງຂອງມັນເອງ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ນົກນັ້ນເປັນນົກ ຫຼືວ່າສັດຊະນິ ດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບນິເວດ ທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມັນກະທຳແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນິຊຳນານຂອງມັນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍດິນເປັນຈຳນວນມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ເພື່ອຊອກຫາອາຫານການກິນຂ ອງມັນ ໂດຍການນຳພາໂດຍທ່ານ ອາເລັກ ເມເຊ ນັກຄົ້ນຄວ້າທັງຫຼາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໄດ້ຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນົກນັ້ນເປັນເວລາຍື ດຍາວເຖິງສອງປີ ໃນຫຼາຍຫົນແຫ່ງໃນປ່າດົງພົງໄພຂອງພາກໃຕ້ຂອງລັດວິກໂຕເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານຄົ້ນຮູ້ເຫັນວ່າ ນົກ Lyrebird ປີ້ນດິນມາກມາຍ ທີ່ຕາມສະເລ່ຍແລ້ວ ຕົກເປັນ 155 ຕັ ນຕໍ່ປີ ໃນການທີ່ມັນຊອກຫາອາຫານການກິນຂອງມັນເອງ ທ່ານເວົ້າວ່າ ນົກນັ້ນເຮັດແບບນັ້ນໂດຍໃຊ້ເລັບອັນມີພະລັງວັງຊາຂອງມັນ ແລະ ໂດຍການຊະຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ດິນ ແລະ ພື້ນດິນ ແລະ ໂດຍການກະທຳດັ່ ງນີ້ ນົກ Lyrebird ໂຕດຽວຊື່ໆ ທີ່ພູແດນດີນອງເຣນຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕົວຢ່າງ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ດິນເທົ່າກັບລົດຖອກຂີ້ເຫຍື້ອເຖິງ 11 ຄັນ ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງຕ່ າງໆ ທີ່ຢູ່ຕາມດິນເປັນຈຳນວນມາກມາຍ ນົກ Lyrebird ປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ຂີ້ຫຍຸກຂີ້ເຫຍື້ອລະລາຍແບບໃດກັນ ແລະ ເນື້ອດິນທີ່ຢູ່ຕາມພື້ນປ່າໄມ້ ທ່ານ ຊຽນ ໂດເລ ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ BirdLife Australia ເວົ້າວ່າ ຍ້ອນການທີ່ດິນຖືກປີ້ນທີ່ ນົກນັ້ນກະທຳ ແມ່ນວ່າມັນເປັນການກະທຳອັນສຳຄັນໃນລະບົບນິເວດຂອງປ່າໄມ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ນົກນັ້ນຊົດຊ່ວຍສັດຊະນິດອື່ນໆໃຫ້ມີສຸຂະພາບສົມບູນດີ BirdLife Australia ກະຕວງວ່ານົກ Lyrebird ປະມານ 40 ເປີເຊັນຖືກທຳລາຍໄປ ໃນໄຟປ່າຂອງຍາມຮ້ອນແລ້ວນີ້ ອັນນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບນົກ Lyrebird ທ່ານ ອາເລັກ ເມເຊ ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ເວົ້າວ່າ ການອະນຸຮັກນົກດັ່ງກ່າວຄວນເປັນວຽກງານລະດັບເອກອັນໜຶ່ງ ເພື່ ອຊົດຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງປ່າໄມ້ທີ່ຊຸ່ມເຢັນ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຂອງໂລກນີ້ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ປວກໃນປ່າໄມ້ໃນປະເທດເດີມຂອງພວກເຮົາ ໃຜກໍບໍ່ມັກມັນດອກ ເພາະມັນສາມາດກິນນັ້ນກິນນີ້ ເຊັ່ນ ວ່າກິນເລົ້າເຂົ້າຈົນລົ້ມໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີປວກໃນລາວຈັກໂຕເດ ກົກໄມ້ກົກຕອກທີ່ຫັກທີ່ລົ້ມຢູ່ໃນປ່າ ມັນຈະກິນເວລາຈັກ 100 ປີພັນປີ ຈຶ່ງຈະລະລາຍກ້ຽງໝົດໄດ້ ປວກ ໂດຍສະເພາະປວກງາມສົດ ຊ່ວຍຈັດກ ານໄມ້ລົ້ມໄມ້ຫັກ ຈົນວ່າບໍ່ດົນບໍ່ນານ ບຶດດຽວ ກໍລະລາຍໄປໝົດແລ້ວ ທະເລມະຫາສະໝຸດເດ ຄັນວ່າເຮົາຂ້າປາສະຫຼາມໃຫ້ຕາຍໝົດ ດັບກ້ຽງໄປຈາກໂລກນີ້ເດ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຈະມີຫຍັງໄປກິນສັດໃນນ້ຳທ ະເລທີ່ຕາຍ ແລະ ເນົ່າເໝັນໃຫ້ກ້ຽງລ້ອນ ທະເລມະຫາສະໝຸດຈະບໍ່ເນົ່າຍ້ອນບໍ ສົມມຸດດອກວ່າ
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື